ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວ ຫຼືວ່າບັນຫາການບ້ານການເມືອງຂອງຮົງກົງ ຂໍເລີ່ມຕົ້ນມັນໂດຍເວົ້າວ່າ ມວຍໃຫຍ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີໃຜຢາກຕີຢາກຕ່ອຍດອກ ເພາະມັນມີໄພອັນຕະລາຍ ໃນໂລກນີ້ ມວ ຍໃຫຍ່ແມ່ນມວຍຈີນ ແລະ ມວຍສະຫະລັດ ຖ້າຫາກວ່າມີມວຍໃຫຍ່ຕ່ອຍກັນ ມັນກໍຈະແມ່ນມວຍຄູ່ເອກ ແລະ ຕະຫຼອດໄປຄູ່ເອກແມ່ນກັນດານຫຼາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ຕີຕ່ອຍກັນ ເພາະແຕ່ລະໝັດແຕ່ລະເຕະ ມັນນັອກອາວ ກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບຮົງກົງທີ່ປະທ້ວງເອົາເສລີປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນຖືວ່າແມ່ນມວຍໃຫຍ່ ພວກພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຄຶງຢູ່ ທັງກໍນາບຂູ່ໂດຍນານາວິທີການຢູ່ ເຊັ່ນ ສົ່ງກຳລັງພິເສດມາກມາຍມາຕິດ ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮົງກົງ ປະມານ 40 ຫຼັກກິໂລແມັດທາງລົດ ແຕ່ບັດນີ້ນັກປຸກລະດົມມວນຊົນທີ່ທຳການປະທ້ວງໃນຮົງກົງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ບໍ່ລົດລະນັ້ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ພາກັນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ໃນສະ ຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອໄປຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນສະຫະລັດ ຈົ່ງຮັບຮູ້ເອົາກົດໝາຍອັນໜຶ່ງໄວ້ ທີ່ຈະຄ້ຳຈູນການເຄື່ອນໄຫວເອົາເສລີປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ ທັງກໍໃຫ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຊົນໃນຮົງ ກົງ ໃນການເຮັດໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ພັກເດໂມແຄຣັດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ພັກຣີພັບລິກັນສະຫະລັດ ຊີ້ແຈງວ່າພວກເພິ່ນທັງສອງຈະສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍນັ້ນ ທີ່ຮູ້ກັນໃ ນຊື່ທີ່ຮຽກວ່າ Hong Kong Human Rights and Democracy Act ຄືກົດໝາຍສິດທິມະນຸດຊົນ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຮົງກົງ ການປຸກລະດົມປະທ້ວງຮົງກົງ ບັດນີ້ໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ເປັນນະຄອນພະລັງວັງຊາປ ະຊາທິປະໄຕລະດັບເອກຂອງໂລກນີ້ ຜູ້ນຳການປະທ້ວງໃນຮົງກົງ ທີ່ປະທ້ວງຍືດຍາວມາແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 3 ເດືອນ ເອົາການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຫາປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີອຳນາດທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ຄື ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ານ Joshua Wong ຄົນດັງຂອງການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງໃນຮົງກົງ ທີ່ກຸງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກອງປະຊຸມຂອງສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນສະຫະລັດ ແລ້ວຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະລັດສະໜັບສ ະໜູນການຕໍ່ສູ້ເອົາເສລີປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ ທ່ານ Wong ຖະແຫຼງວ່າ As I speak

ບໍ່ເຄີຍມີສູງກວ່ານີ້ຈັກເທື່ອ ພວກທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບການທະວີທະຫານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢ່າງມາກມາຍ ຢູ່ໃນຊາຍແດນໜ້າທີ່ເຊັງເຊັນ ນະຄອນເຊັງເຊັນໄກຫ່າງຈາກຮົງກົງພຽງແຕ່ປະມານ 40 ຫຼັກກິໂລແມັດໂດຍທາງລົດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນຳເອົາໂທມທະຫານພິເສດມາກມາຍ ແລະອຸປະກອນຕ່າງໆນານາຊະນິດມາຈຶ້ງຢູ່ໜ້າທີ່ນັ້ນ ສຳລັບທີ່ຈະຮັບເອົາຄຳສັ່ງໃດໆຈາກພັກລັດສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກ່ຽວກັບຮົງກົງ ທ່ານ ໂຈຊົວ ວອງ ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 22 ປີເທົ່ານັ້ນ ເປັນຄົນນຳພາການປະທ້ວງທີ່ໂດ່ງດັງທີ່ໄດ້ຊື່ລືນາມວ່າແມ່ນການປະທ້ວງເອົາປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍຮຽກການປະທ້ວງນັ້ນ ວ່າແມ່ນການປະທ້ວງໂດຍຄັນຮົ່ມ ທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນຄາວປີ 2014 ຢ່າງຟົດຟື້ນເປັນຂະບວນການ ທ່ານ ວອງ ກຳລັງເດີນທາງໄປທົ່ວໂລກນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເອົາການສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວປີ 2019 ຂ ອງຮົງກົງ ເປັນເວລາຍືດຍາວມາແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 100 ມື້ 100 ວັນ ຄົນຮົງກົງທຸກຊົນຊັ້ນສັງຄົມແລະອາຍຸ ພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ເອົາເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕເພື່ອຮົງກົງ ຢ່າລືມວ່າຮົງ ກົງມີການປົກຄອງຕົນເອງ ຕາມທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດອັງກິດໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ທີ່ຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າແມ່ນປະເທດດຽວສອງລະບອບ ສິດທິນີ້ມີອາຍຸເຖິງ 50 ປີ ທີ່ມັນຈະຈົບສິ້ນລົງໄປໃນ ປີ 2047 ຂ້າງໜ້ານີ້ ການປະທ້ວງເອົາເສລີປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງນັ້ນ ແຕກລະເບີດອອກມາມີຊີວິດຊີວາຢ່າງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ຍ້ອນທີ່ລັດຖະບານຮົງກົງພະຍາຍາມມີກົດໝາຍຈັບຄົນຮົງກົງສົ່ງໄປຍັງປະເທດຈີ ນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບກົດໝາຍຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາການປະທ້ວງນັ້ນທະວີໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານຮົງກົງຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຫ້າສິ່ງຫ້າຢ່ າງທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຮົງກົງຕ້ອງການ ຄື 1 ໃຫ້ລົບລ້າງກົດໝາຍທີ່ຈະຈັບຄົນຮົງກົງສົ່ງໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນຢ່າງສິ້ນເຊີງ 2 ໃຫ້ສືບສວນເບິ່ງຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຂອງຕຳຫຼວດຮົງ ກົງທີ່ກະທຳໃສ່ຜູ້ປະທ້ວງ 3 ຍຸຕິການເວົ້າວ່າການປະທ້ວງໃນຮົງກົງນັ້ນແມ່ນ riot ຄືການປະທ້ວງມ້າງເພຮຸນແຮງ 4 ປ່ອຍໂຕ ແລະ ບໍ່ເອົາເລື່ອງເອົາລາວໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດໃດໆ

Our most important demand is genuine structural change in Hong Kong, which means free election. ການປະທ້ວງນັ້ນຍັງໄກຫ່າງຈາກທີ່ຈະຈົບສິ້ນລົງ ຍ້ອນວ່າມັນເຄື່ອນທີ່ໄປເກີນໄກກວ່າກົດໝາຍສະບັບດຽວ ຫຼື ບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ດຽວ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພວກທ່ານ ແມ່ນ ໃຫ້ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຂອງຮົງກົງ ທີ່ໝາຍເຖິງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງແບບເສລີປະຊາທິປະໄຕ ເລື່ອງອັນສຳຄັນຍິ່ງຂອງເລື່ອງລາວແມ່ນທີ່ລັດຖະບານຮົງກົງຂາດເຂີນຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານ ວອງ ກໍມີບຸກຄົນຜູ້ສຳຄັນສີ່ທ່ານສະໜັບສະໜູນໃນຂະບວນການການປະທ້ວງນັ້ນ ອັນມີດ້ວຍທ່ານ ເດນິສ ໂຮ ທີ່ເປັນດາລານັກຮ້ອງນັກສະແດງທີ່ໂດ່ງດັງຂອງຮົງກົງ ທີ່ເວົ້າວ່າ To date, more than 1,500 Hong Kongers, the youngest at the age of 12 years old, have been unreasonably arrested.

ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນສິດທິມະນຸດຊົນໃນຮົງກົງ ຫຼື ບໍ່ ເນື້ອໃນຂອງປັດຈຸບັນນີ້ຂອງກົດໝາຍນີ້ນັ້ນ ຮຽກໃຫ້ມີການພິຈາລະນາເບິ່ງໃນແຕ່ລະຟ້າລະປີວ່າ ຮົງກົງຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດຂອງຊຸດສົກປີ 1992 ຫຼື ບໍ່ ທີ່ໃຫ້ຖານະພິເສດແກ່ເສດຖະກິດຮົງກົງ ຖ້າຫາກກົດໝາຍທີ່ຈະຖືກຊີ້ຂາດກັນນັ້ນ

The people of Hong Kong deserve a future of justice and autonomy and freedom from fear that they were promised ຈຳຕ້ອງມີການກະທຳຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຮູ້ເອົາຢ່າງເຕັມສ່ວນຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນຮົງກົງ ໃນການຄ້ຳປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງປະເທດດຽວສອງ ລະບອບ ປະຊາຊົນຮົງກົງຄວນມີອະນາຄົດທີ່ເປັນທຳ ແລະ ປົກຄອງຕົນເອງ ແລະ ມີເສລີພາບຈາກການຢ້ານກົວ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ສຳລັບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ າຕໍ່ສູ້ເອົາຢ່າງອົງອາດກ້າຫານຢູ່ ການປົກຄອງຂອງຮົງກົງທີ່ເຂົ້າຂ້າງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ການປົກຄອງນັ້ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບລະບົບການການເມືອງເພື່ ອປະຊາຊົນຮົງກົງ ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະຜ່າຜ່ານສະພາປະຊາຊົນສະຫະລັດ ໂດຍມີທຸກກ້ຳທຸກຝ່າຍສະໜັບສະໜູນ ຄືທັງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະ ເດໂມແຄຣັດ ຈະສະໜັບສະ ໜູນກົດໝາຍນັ້ນ Michael McCaul ຜູ້ແທນລາຊະດອນສະຫະລັດຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດເທັກຊັສ ສົ່ງຄຳເວົ້າຄວາມວ່າອັນໜຶ່ງ

ພວກທ່ານໄດ້ຍິນຄົນຮົງກົງຮ້ອງເພງຊາດສະຫະລັດ ພວກທ່ານເຫັນຄົນຮົງກົງຖືທຸງຊາດສະຫະລັດ ນີ້ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການຜະເດັດການ ເສລີພາບສູ້ກັບການຜະເດັດການ ແລະ ເ ສລີພາບສູ້ກັບການກົດຂີ່ ບັດນີ້ສະຫະລັດແຈ້ງຂາວຊັດເຈນກ່ຽວກັບການບ້ານການເມືອງໃນຮົງກົງແລ້ວ ແຕ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ສຳຄັນໃນໂລກນີ້ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອ ງຮົງກົງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຮົງກົງຂຶ້ນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກະທັ້ງທີ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄືຈົນຮອດປີ 2047 ຮົງກົງຍັງມີສິດຈະປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ໂດຍຕົນເອງຢູ່ ຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ສ າທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນເອກະສັນກັນກັບປະເທດອັງກິດ ກ່ອນທີ່ປະເທດອັງກິດສົ່ງຮົງກົງຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາຍເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກນີ້ ເຊັ່ນໃນຕິເບດ ແລະ ທີ່ເກີດຂຶ້ ນກັບຄົນເຜົ່າຢູເກີຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກະທັ້ງເຫດການຕ່າງໆທີ່ກະທຳໃສ່ຄົນຈີນເອງ ດັ່ງປາບປາມທັບມ້າງຂ້າຖິ້ມຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ການປະທ້ວງທີ່ເດີ່ນເທນາເມັນ ໃນສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນໃນປີ 1998 ກໍຄືວ່າບໍ່ເຫັນໃຜຢຶກໃສ່ແທ້ໆ ບັດນີ້ ການປະທ້ວງທີ່ເດີ່ນເທນາເມັນໃນປີ 1989 ນັ້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ກັບກາຍເປັນປະຫວັດສາດໄປແລ້ວ ແລະ ຕິເບດກໍອາດຄືກັນນັ້ນແລ້ວ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເ ປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ